ໃນແຕ່ລະມື້ ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບອັນມີຄ່າໃນປະລິມານອັນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ຖືກລ້າງລົງໄປໃນໂຖສ້ວມ ທ່ານ ຊຸງມິນ ພາກ ຈາກໂຮງຮຽນແພດສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດ ກ່າວວ່າ ມີໂອກາດທີ່ ຈະປັບປຸງສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍການກວດຕິດຕາມເບິ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງມະນຸດຢ່າງໃກ້ຊິດ ທ່ານ ພາກ ອາຈານສອນວິຊາປັດສະວະວິທະຍາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດ ກ່າວວ່າ
Here's a prototype that we work on.
ນີ້ຄືຕົ້ນແບບທີ່ພວກເຮົາກຳລັງສຶກສາເບິ່ງຢູ່ ທ່ານ ພາກ ກຳລັງພັດທະນາວິດອັດສະລິຍະທີ່ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ກ່ຽວກັບອາຈົມຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ສົ່ງມັນໄປໃຫ້ຜູ້ບໍລິການດ້ານການແພດ

ທ່ານ ພາກ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດໄອເຊນ ທີ່ຜະລິດສິນຄ້າໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອພັດທະນາວິດສຳລັບໃຫ້ຄົນຊົມໃຊ້ລຸ້ນທຳອິດ ຊຶ່ງຈະເປັນສ່ວນເສີມເຂົ້າໄປໃສ່ວິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນ ການສົ່ງຄຳແນະນຳດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂັ້ນພື້ນຖານ ໄປຫາໂທລະສັບຂອງຜູ້ໃຊ້ ທ່ານ ພາກ ກ່າວວ່າ ວິດຂອງລຸ້ນທີ່ຈະອອກມາໃນອະນາຄົດນີ້ ສາມາດຕິດຕາມກວດກາສະພາບຮ່າງກາຍໄດ້ຫຼ າຍຢ່າງ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງກວດພົບອາການຂັ້ນຕົ້ນຂອງໂລກມະເຮັງນຳອີກດ້ວຍ ວິດຢູສະແກນ ທີ່ເປັນອຸປະກອນຈາກບໍລິສັດ Withings ຂອງຝຣັ່ງ ກວດເບິ່ງຕົວຢ່າງນ້ຳປັດສະວະ ອຸປະກອນທີ່ເປັນຮູບແຜ່ນສຽງ ແມ່ນນ ຳໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ຕາມທີ່ທ່ານ ຈູລຽດ ເດີວາຣິນ ຜູ້ຈັດການດ້ານຜະລິດຕະພັນຂອງຢູສະແກນ ທີ່ເວົ້າຕໍ່ວີໂອເອ ໂດຍຜ່ານທາງ Skype ທ່ານກ່າວວ່າ Urine is an amazing source of health information. Uh, urine contains ປັດສາວະແມ່ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງສຸຂະພາບທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ ປັດສາວະປະກອບມີສານເຄມີຫຼາຍເຖິງ 3,000 ຊະນິດ ລະບົບໃຊ້ໄສ້ກອງທີ່ສາມາດປ່ຽນຖ່າຍອອກໄດ້ ໂດຍມີການກວດພະຍາດພຽງພໍສຳລັບ 90 ມື້ ທ່າ ນ ຈູລຽສ ໂດວາຣິນ ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ອີກວ່າ All you have to do is just to urinate and that's it. ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ກໍພຽງແຕ່ຖ່າຍເບົາອອກມາເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວກໍພໍ ເຄື່ອງປ້ຳອັນນ້ອຍໆຖືກເປີດໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສົ່ງນ້ຳປັດສະວະ ລົງໄປໃສ່ແຖບກວດພະຍາດ ທ່ານ ໂດວາຣິນ ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ which will react with urine and, and generate a color change which we detect ຊຶ່ງມັນຈະມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບປັດສະວະ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງສີທີ່ພວກເຮົາກວດພົບດ້ວຍເຊັນເຊີໃ ນການເບິ່ງເຫັນ ຜົນການກວດຈະປາກົດໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນແອັບພລິເຄຊັນ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ໃສ່ກ່ອງສຳລັບການຕິດຕາມດ້ານການສືບພັນ ແລະ ໂພຊະນາການຈະຜະລິດອອກມາໃຫ້ຄົນໄດ້ໃຊ້ກ່ອນ ເທັກໂ ນໂລຈີກຳລັງເຂົ້າມາຫາວິດ ແຕ່ມັນຍັງຈະລໍຖ້າເບິ່ງກ່ອນວ່າ ຜູ້ຊົມໃຊ້ພ້ອມທີ່ຈະຕ້ອນຮັບການປະດິດສ້າງໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າມາໃນຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່ ບົວສະຫວັນ ວີໂ ອເອ